ແລະຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍ ການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຢາເສບຕິດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຂາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ມີລິດຮ້າຍແຮງ ທຳລາຍຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ເສບຢ່າງຊ້າໆ ນັ້ນຄືຢາສູບ ເມື່ອກ່ອນຢາສູບເປັນສິ່ງທີ່ຖືວ່າ ສູບແລ້ວໂກ້ ແຕ່ທຸກ ມື້ນີ້ຢາສູບເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າລັງກຽດ ຜົນຮ້າຍຂອງການສູບຢານັ້ນມີຫຼາຍຢ່າງຈົນບໍ່ສາມາດເວົ້າໃຫ້ໝົດໃນລາຍການມື້ນີ້ໄດ້ ຕາມສະຖິຕິໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນປະເທດໄທ ມີຄົນເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກການ ສູບຢາປີລະ 42,000 ກວ່າຄົນ ຫຼືປະມານມື້ລະ 155 ຄົນ ຂໍ້ເທັດຈິງຊີ້ບອກວ່າ ຢາສູບເປັນສິ່ງເສບຕິດທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງ ຄືຢາສູບຂ້າຊີວິດຂອງຄົນໃນໂລກຫຼາຍກວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກເອດ ຫຼືຢາເສບຕິດຊະ ນິດອື່ນໆ ລວມທັງໄຟໄໝ້ ແລະອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆ ຢາສູບບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ສູບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບ ຫຼືຜູ້ທີ່ສູດດົມເອົາຄວັນຢາຂອງຜູ້ທີ່ສູບຢາ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາ ມສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງຢາສູບທີ່ມີຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈແລ້ວ ຖືວ່າເປັນຕາຢ້ານ ປົກກະຕິລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງຄົນເຮົາມີຂົນນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊີລຽວ ຈຳນວນຫຼາຍໆ ລ້ານເສັ້ນ ມີໜ້າທີ່ຄືກັບຟອຍທີ່ປົກປ້ອງຫຼອດລົມໃນການປັດກວາດຝຸ່ນລະອອງຜົງຕ່າງໆ ນ້ຳມັນດິນ ຫຼືນ້ຳມັນທີ່ຄ້າຍຢາງປູທາງຈາກຢາສູບ ແລະສິ່ງເປື້ອນເປິອື່ນໆ ມາລວມກັນ ຈາກນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ໄອ ຫຼືຈາມອອ ກມາ ທຸກເທື່ອທີ່ຄວັນຢາສູບເຂົ້າໄປສຳຜັດກັບຂົນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຂົນເຫຼົ່ານັ້ນເຄື່ອນຕົວຊ້າລົງ ແລະກໍຢຸດໃນທີ່ສຸດ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືນ້ຳມັນດິນຈາກການສູບຢາຈະຄ່ອຍໆຊຶມເຂົ້າໄປສູ່ຈຸລັງຫຼອດລົ ມຂອງຄົນທີ່ສູບ ຖ້າການຊຶມນີ້ເປັນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນທີ່ສຸດ ຈຸລັງນັ້ນຈະຖືກປ່ຽນໃຫ້ເປັນມະເຮັງ ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີກໍຕາມ ແຕ່ເມື່ອເປັນມະເຮັງແລ້ວກໍຈະຄ່ອຍໆຊຶມເລິກເຂົ້າໄປໃນ ປອດ ເມື່ອຮູ້ສຶກກໍຊ້າເກີນໄປແລ້ວ ໂລກທີ່ຄ່າຊີວິດຂອງຄົນສູບຢາຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືໂລກຫົວໃຈວາຍ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂລກນີ້ເປັນຄົນສູບຢາ ໂລກທີ່ສອງຮອງລົງມາກໍຄືໂລກມະເຮັງປອດ ແລ ະ ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງທີ່ຮຸນແຮງ ເພາະສານນິໂຄຕິນ ແລະ ແກັສຄາບອນໄດອົກໄຊໃນຄວັນຢາສູບເປັນຕົວການສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດກ່ຽວຂ້ອງກັບເລືອດ ເມື່ອສານນິໂກຕິນ ເມື່ອສານນິໂຄຕິນ ໃນຢາສູບເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສະບາຍ ນີ້ເປັນຈຸດຂາຍຂອງບໍລິສັດຢາສູບ ແຕ່ສານນີ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຝອຍໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນທີ່ສູບຫົດໂຕລົງ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ ສະໝອງ ປອດ ແລະ ອະໄວຍະວະສຳຄັນຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນຢ່າງພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດແດງ ຂົນສົ່ງອົກຊີເຈນໄປລ້ຽງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້ຄົນສູບຢາເມື່ອຍ ແລະ ຫາຍໃຈຫອບ ເ ສຍອາລົມງ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດແຄບລົງ ແລະ ແຂງຕົວຂຶ້ນ ນອກຈາກທີ່ເລົ່າມາກ່ອນນີ້ ຄົນທີ່ສູບຢາຍັງມີໂອກາດເປັນມະເຮັງຊ່ອງປາກ ມະເຮັງຫຼອດສຽງ ມະເຮັງທໍ່ອາຫານ ມະເຮັງມ້າມ ມະເຮັງຖົ ງປັດສະວະ ແລະ ມະເຮັງປາກມົດລູກຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ ໂລກທີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງຄົນທີ່ສູບຢາຄືຖົງລົມປອດບວມ ເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍ ຫາຍໃຈຫອບທີ່ທຸກທໍລະມານທີ່ສຸດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີໂອກາດເປັນບາດແ ຜໃນກະເພາະໄດ້ງ່າຍຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບເຖິງ 60% ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ການສູບຢາເຮັດໃຫ້ສູນເສຍແຄວຊຽມ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຜຸໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງຖືພາ ຖ້າສູບຢາຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ເຊິ່ງມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຫຼັງການຄອດສູງເຖິງ 35% ດັ່ງນັ້ນ ການສູບຢາ ດັ່ງນັ້ນ ການເຊົາສູບຢາສາມາດປ້ອງກັນໂລກມະເຮັງປອດໄດ້ເຖິງ 80% ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງຖົງນ້ຳປັດສະວະໄດ້ເຖິງ 50% ຄົນທີ່ສູບຢາມີ ອາຍຸສັ້ນກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ສູບ 8.3 ປີ ຢາສູບໜຶ່ງກອກເຮັດໃຫ້ຄົນສູບຢາມີອາຍຸສັ້ນລົງ 12 ນາທີ ເຖິງເວລາທີ່ຄວນເຊົາສູບແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ດຽວນີ້ ຢາສູບມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ຊອງລະ 50,000 ກີບຂຶ້ນໄປ ຖ້າສູບມື້ລະຊອງ ຈະຕ້ອງເສ ຍເງິນເດືອນລະຢ່າງນ້ອຍ 150,000 ກີບ ເທົ່າກັບ 1,800,000 ກີບຕໍ່ປີ ເງິນຈຳນວນນີ້ສາມາດຊື້ສິ່ງຂອງ ຫຼື ອາຫານໄດ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຜູ້ທີ່ສູບຢາ ຈິນຕະນາການເບິ່ງເງິນຈຳນວນນີ້ ເຊິ່ງສາມາດຊື້ອາຫານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ສຸຂະພາ ບຮ່າງກາຍກໍດີດ້ວຍຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສູບ ເພາະສະນັ້ນຢ່າທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ຢ່າທຳຮ້າຍຄົນອື່ນ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຢ່າບຽດບຽນເອົາເງິນຂອງຄອບຄົວໄປຊື້ຢາສູບ ເມື່ອເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍກໍຕ້ ອງເຂົ້າໂຮງໝໍເສຍຄ່າປິ່ນປົວ ທ່ານທີ່ສູບຢາຢູ່ ຄົງຍັງຈື່ຈຳໄດ້ດີ ຕອນທີ່ຮຽນສູບຢາໃໝ່ໆ ກ່ອນທີ່ຈະທົນຕໍ່ກິ່ນເໝັນໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານ ຖ້າຢາກຈະເຊົາ ເຖິງວ່າຈະຍາກກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອສຸຂະພາ ບ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ເຮົາຮັກ ຖ້າຫາກເຊົາໄດ້ຈະເປັນສິ່ງດີ ແລະ ເປັນຂອງຂວັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ຂໍໃຫ້ເຊົາຢາສູບໃຫ້ໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບ າຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິດສະຕຽນຈະໃຫ້ ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນລາວເຮົາມັກມີຄຳປຽບທຽບກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຳເວົ້າຄຳຈາຢ່າງມາກມາຍ ເຊັ່ນວ່າ ເວົ້າດີມີສີແກ່ຕົວ ເວົ້າຊົ່ວພາຕົວໝົ່ນໝອງ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ໃນພຣະສຸພາສິດຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄ ຳພີກ່າວວ່າ ຮິມຝີປາກຂອງຄົນຊອບທຳຮູ້ວ່າຈະເວົ້າໃຫ້ພໍດີຫູຄົນ ແຕ່ວ່າປາກຂອງຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ມີພຽງແຕ່ເວົ້າຕະຫຼົກຕະແລງເທົ່ານັ້ນ ຈາກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍົກຂຶ້ນມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງ ຄົນເຮົານັ້ນມັນມີຄວາມສຳຄັນ ສາມາດສ້າງທັງສິ່ງທີ່ດີງາມ ແລະ ສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂຶ້ນມາພ້ອມໆກັນ ໃນພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຂໍ້ທີ 3 ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບອກວ່າ ຫ້າມໃຊ້ພຣະນາມຂ ອງພຣະຢາໂຮວາ ພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ຄຳຖາມກໍຄື ພະນາມຂອງພະເຈົ້າມີຄ່າຫຼາຍປານໃດ ພະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າ ເບິ່ງຕິ ເຮົາໄດ້ສະຫຼັກເຈົ້າໄວ້ໃນ ຝ່າມືຂອງເຮົາ ເປັນການຢືນຢັນວ່າພຣ ະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມຊື່ຂອງຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະອົງ ເພາະສະນັ້ນເຮົາກໍບໍ່ຄວນລືມພຣະນາມ ຫຼື ຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮົາເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າເສື່ອມເສຍບໍ່ໄດ້ ຄົງບໍ່ແມ່ນເພາະການເວົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າໂດ ຍບໍ່ເຄົາລົບຢຳເຈງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນດອກ ສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ກໍບໍ່ຄວນລົບຫຼູ່ດູໝິ່ນພຣະອົງ ຫຼືດູຖູກຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນອື່ນທີ່ເຂົານັບຖືໃນພະ ຫຼື ສາສະໜາຂອງເຂົາ ສ່ວນຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ເຂົາກໍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າເສື່ອມເສຍໄປໄດ້ ເພາະເຂົາເອົາຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າໄປໃຊ້ອ້າງຕົວເປັນລູກຂອງພຣະອົງ ແຕ່ຖ້າເປັນຄົນບໍ່ມີນ້ຳໃຈ ລັກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ງາມ ກໍເທົ່າກັບວ່າ ເຮັດ ໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເຈົ້າເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນວ່າພະເຈົ້າບໍ່ດີ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ຄົນທີ່ກຳລັງປະພຶດຕົວຢ່າງແບບນີ້ ພຣະນາມຂອງພະເຈົ້າເປັນທີ່ດູໝິ່ນທ່າມກາງຄົນຕ່າງຊາດກໍ ເພາະພວກທ່ານນັ້ນເອງ ຄົນອື່ນດູໝິ່ນ ແລະ ດູຖູກພຣະເຈົ້າ ກໍເພາະຈາກການກະທຳຂອງຄົນທີ່ບອກວ່າເຂົາເຊື່ອພຣະເຈົ້ານັ້ນເອງ ເພາະເຂົາເຮັດ ຕົວໃຫ້ເປັນທີ່ດູຖູກດູໝິ່ນ ພຣະເຢຊູຊົງສອນວ່າ ຢ່າສາບາ ນໂດຍອ້າງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າ ຄົນເຮົາມັກໃຊ້ວິທີນີ້ ເພາະເຊື່ອວ່າການເວົ້າແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າແລ້ວ ການເຊື່ອຟັງພຣະອົ ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງກວ່າການຍົກເອົາພຣະນາມຂອງພຣະອົງມາອ້າງ ຫຼື ມາເປັນຫຼັກປະກັນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນເຊື່ອ ເພາະຄວາມປະພຶດ ການກະທຳ ແລະ ຄຳເວົ້າຂອງເຂົາທີ່ສັດຈິງຈະເປັນສິ່ງທີ່ພິສູດຄວາມເ ປັນຈິງຂອງຄົນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ບົດຮຽນສຳຄັນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກການບໍ່ກ່າວເຖິງພຣະນາມຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ສົມຄວນນັ້ນ ໄດ້ເຜື່ອແຜ່ມາຍັງເພື່ອນມະນຸດຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ລະມັດລະວັງໃນຄວາ ມເວົ້າ ການໃຊ້ລີ້ນໃນທາງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນບັນຫາ ຄວາມເສື່ອມເສຍ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳໄດ້ກ່າວເອົາໄວ້ວ່າ ເພາະວ່າເຮົາເຮັດຜິດພາດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັນທຸກຄົນ ຖ້າໃຜບໍ່ເຄີຍເຮັດຜິດໃນຄວາມເວົ້າ ຄົ ນນັ້ນກໍເປັນຄົນດີ ແລະ ສາມາດບັງຄັບທັງຕົວເອງໄດ້ເລີຍ ຖ້າເຮົາເອົາບັງຫຽນໃສ່ປາກມ້າເພື່ອໃຫ້ພວກມັນເຊື່ອຟັງ ເຮົາກໍຈະສາມາດບັງຄັບມັນໄດ້ທັງຕົວ ຈົ່ງຫຼຽວເບິ່ງເຮືອນັ້ນຕີ້ ເຖິງວ່າມັນຈະໃຫຍ່ ແລ ະ ຖືກພັດໃຫ້ແລ່ນໄປດ້ວຍລົມແຮງ ຫຼື ເຮືອເຫຼົ່ານັ້ນກໍຍັງຖືກບັງຄັບໄປດ້ວຍຫາງເສືອອັນນ້ອຍໆ ໄປໃນທາງທິດທາງທີ່ນາຍທ້າຍຕ້ອງການຢາກຈະໃຫ້ໄປ ລີ້ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນອະໄວຍະວະອັນນ້ອຍໆ ແຕ່ມັ ນຄຸຍອວດໃນເລື່ອງທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ຄິດເບິ່ງຕີ້ວ່າ ໄຟພຽງເລັກນ້ອຍແຕ່ກໍສາມາດໄໝ້ປ່າລຸກລາມໄປໄດ້ ແລະ ລີ້ນນັ້ນເປັນໄຟ ລີ້ນເປັນໂລກຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ທ່າມກາງອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຄົນເຮົາ ມັນເຮັດໃຫ້ ທັງຮ່າງກາຍເປັນມົນທິນ ເພາະວ່າສັດທຸກຊະນິດ ທັງນົກ ທັງສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດໃນທະເລນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຊື່ອຟັງໄດ້ ແລະ ມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຊື່ອຟັງມາແລ້ວ ແຕ່ລີ້ນນັ້ນບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດສາມາດເຮັດໃ ຫ້ເຊື່ອໄດ້ ລີ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ຢູ່ບໍ່ເປັນສຸກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍພິດຮ້າຍເຖິງຕາຍ ເຮົາສັນລະເສີນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ພຣະບິດາດ້ວຍລີ້ນນັ້ນ ແລະ ເຮົາກໍດ່າມະນຸດ ຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຕາມພຣະສ າຍາຂອງພຣະອົງດ້ວຍລີ້ນນັ້ນຄືກັນ ຄຳສັນລະເສີນ ແລະ ຄຳປ້ອຍດ່າກໍອອກມາຈາກປາກດຽວກັນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈະໃຫ້ພີ່ນ້ອງຕ້ອງເປັນແບບນັ້ນເລີຍ ພົບກັນໃໝ່ໂອກາດໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽ ງ Adventist ສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມ ຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ